अतीतश्लोकार्थस्य एव सङ्क्षेप उच्यते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम् निर्मलम् फलम् रजसस्तु फलम् दुःखमज्ञानम् तमसः फलम् कर्मणः सुकृतस्य सात्विकस्य इत्यर्थः आहुः शिष्टाः सात्विकम् एव निर्मलम् फलम् रजसस्तु फलम् दुःखम् राजसस्य कर्मण इत्यर्थः कर्माधिकारात् फलम् अपि दुःखम् एव कारणानुरूप्यात् राजसम् एव तथा अज्ञानम् तमसः तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत्